ئەركىنلىك قوغلىشىدىغان ئامېرىكا ياشلىرى ئەزالىرى ئۈچىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بەشىنچى كۈنى خىتاينىڭ ئامېرىكىدىكى ئەلچىخانىسى ئالدىغا كېلىپ خىتاي كومپارتىيەسى يوقالسۇن شى جىنپىڭ خىتاي خەلقىگە زۇلۇم قىلىۋاتقان مۇستەبىت دېگەندەك شوئارلارنى توۋلىغان نامايىشقا قاتناشقان ئوقۇغۇچىلاردىن بەزىلىرى تاراتقۇلارغا بەرگەن زىيارىتىدە دىنىي ئەركىنلىكنىڭ پۈتۈن دۇنياغا ئورتاق ئىنسانىي ھوقۇق ئىكەنلىكىنى كوممۇنىست خىتاي ياكى ھەر قانداق ھاكىمىيەتنىڭ بۇ ھوقۇققا چېقىلماسلىقى كېرەكلىكىنى بىلدۈرگەن بولسا بەزىلىرى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ نۇرغۇن ئىنسانلارنى لاگېرغا قاماپ قۇل قىلغانلىقى ئاۋازىنى ئۆچۈرگەنلىكى شۇلارنىڭ ئاۋازى بولۇش ئۈچۈن بۇ يەرگە كېلىپ نامايىش قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن بۇ نامايىشقا ئامېرىكىلىق ئوقۇغۇچىلاردىن باشقا يەنە خىتاي دېموكراتلىرى قاتناشقان بولۇپ ئۇلار خىتاي ھۆكۈمىتىدىن زىيانكەشلىككە ئۇچرىغان كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرى ئادۋوكاتلار دىنىي زاتلار ۋە ئەركىن پىكىر قىلغۇچىلارنى قويۇپ بېرىشنى شۇنداقلا ئۇيغۇر رايونى بىلەن خوڭكوڭدا يۈرگۈزۈۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق جىنايەتلىرىنى توختىتىشنى تەلەپ قىلغان ئامېرىكا كېڭەش پالاتا ئەزاسى، ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئىستىخبارات كومىتېتىنىڭ رەئىسى مارك ۋارنېر ئامېرىكا كېڭەش پالاتا ئەزالىرىنىڭ تىك توكنى چەكلەش قانۇن لايىھەسىنى قوللايدىغانلىقىنى، بۇ قانۇن لايىھەسى دۆلەت مەجلىسىدىن ئۆتسە، بايدېن ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇنى چەكلەش يولىنىڭ ئېچىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. مارك ۋارنېر ئۈچىنچى ئاينىڭ يىگىرمە ئالتىنچى كۈنى ئامېرىكا سى بى ئەس، يەنى كولومبىيە رادىيو شىركىتى تېلېۋىزىيە قانىلىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، ئامېرىكا كېڭەش پالاتاسىدىكى سېناتورلارنىڭ تىك توكنى چەكلەشكە تىرىشىۋاتقانلىقىنى، ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭمۇ نەچچە ۋاقىتتىن بۇيان تىك توكنىڭ ئامېرىكىغا ئېلىپ كېلىۋاتقان دۆلەت خەۋپسىزلىكى تەھدىتى ۋە ئىجتىمائىي خەتىرىدىن ئەندىشە قىلىۋاتقانلىقىنى، شۇڭا تىك توكنى چەكلەش قانۇن لايىھەسىگە باشقىچە كۆڭۈل بۆلۈۋاتقانلىقىنى ئېيتتى. مارك ۋارنېر مۇنداق دېدى، يىغىپ ئېيتقاندا تىك توك خىتاينىڭ ByteDance، يەنى Douyin شىركىتىگە تەۋە. خىتاينىڭ قانۇنى بويىچە بۇ شىركەت ھەر قانداق ئۇچۇرنى خىتاي كومپارتىيەسىگە تەمىنلەپ بېرىش كېرەك. مېنىڭ قورقىدىغىنىم بىر يۈز ئەللىك مىليون ئامېرىكىلىق ھەر كۈنى ئوتتۇرا ھېساب بىلەن توقسان مىنۇت تىكتوك ئوينايدۇ. خىتاي تىكتوك ئارقىلىق ئۇچۇر ئوغرىلاش ۋە تەشۋىقات مەقسىتىگە يەتمەكتە. مارك ۋارنېرنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۇ ئامېرىكا كېڭەش پالاتا ئەزاسى جون تونى بىلەن بىرلىكتە ئۇچۇر ئالاقە تېخنىكىسىنىڭ خەۋپ خەتىرىنى چەكلەش قانۇن لايىھەسىنى تۈزگەن. كېڭەش پالاتاسىدىكى ھەر ئىككى پارتىيەدىن بولغان يىگىرمە ئىككى سېناتور بۇ قانۇن لايىھەسىنى قوللىغان. بۇ قانۇن لايىھەسى ماقۇللانغاندىن كېيىن،

ئۇچۇر بىخەتەرلىكى ۋە ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ پسىخىك ساغلاملىقىغا خەتەر ئېلىپ كېلىۋاتقانلىقى ھەققىدە كەسكىن سوئاللارنى قويغان ئىدى.
يېڭى زېلاندىيەنىڭ يەرلىك مىللەتتىن بولغان تاشقى ئىشلار مىنىستىرى نانايا ماخوتا ئۈچىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بەشىنچى كۈنى خىتاينى زىيارەت قىلغاندا ئېلان قىلغان باياناتىدا

خەۋەردە كۆرسىتىلىشىچە ئامېرىكا ئاۋسترالىيە ئەنگىلىيە كانادا ۋە يېڭى زېلاندىيەدىن تەشكىللەنگەن بەش كۆز ئىستىخبارات ئىتتىپاقى ئىچىدە يېڭى زېلاندىيە خىتاي بىلەن ياخشى ئۆتۈۋاتقان دۆلەت ئىكەن ئۆتكەن يىل بەشىنچى ئايدا خىتاي سولومون تاقىم ئاراللىرى دۆلىتى بىلەن خەۋپسىزلىك كېلىشىمى ئىمزالىغاندىن كېيىن يېڭى زېلاندىيە خىتاينىڭ جەنۇبىي دېڭىز ھەتتا تىنچ ئوكياندا كۈچىيىۋاتقان ھەربىي تەھدىتىگە قارشى مەيدانغا ئۆتكەن.
ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئىلغار تېخنىكا ساھەسىدە چەت ئەلگە، بولۇپمۇ خىتايغا مەبلەغ سالغۇچىلارنى تەكشۈرۈش مېخانىزمى بەرپا قىلىپ، ئامېرىكىغا كېلىدىغان تەھدىتنىڭ ئالدىنى ئالماقچى بولغان. ئامېرىكا تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، بۇ پىلاننى ئىجرا قىلىش بۇيرۇقى مۇشۇ بىر نەچچە ئاي ئىچىدە ئوتتۇرىغا چىقىدىكەن. بۇ ئامېرىكا بىلەن خىتاي ئىقتىسادىنىڭ ئادا-جۇدا بولۇشىدىكى يەنە بىر مۇھىم تەرەققىيات ھېسابلىنىدىكەن. ياپونىيە ئىقتىساد خەۋەرلىرى تورى نىككېي ئەيژانىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، بۇنىڭدىن كېيىن ئامېرىكا شىركەتلىرى خىتايغا مەبلەغ سالماقچى بولسا، ئامېرىكا چەت ئەلگە مەبلەغ سېلىش كومىتېتىنىڭ قاتتىق تەكشۈرۈشىدىن ئۆتىدىكەن. مەبلەغ سالغۇچى شىركەتلەر مەبلەغ سېلىشتىن ئاۋۋال نېمىگە مەبلەغ سالىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدىكەن. خىتاينىڭ ئىلغار ھەربىي قوراللارنى تەرەققىي قىلدۇرۇشىغا ئىمكانىيەت يارىتىپ بېرىدىغان تېخنىكىلارغا، مەسىلەن، كومپيۇتېر ئۆزىكى، يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ماتېرىيال، ئاتوم تېخنىكىسى قاتارلىقلارغا مەبلەغ سالالمايدىكەن. بۇ پىلان يولغا قويۇلسا، ئامېرىكا شىركەتلىرىلا ئەمەس، ئامېرىكا بىلەن خىتايدا تەڭلا سودا قىلىدىغان خەلقئارالىق شىركەتلەرمۇ تەسىرگە ئۇچرايدىكەن. ئۆتكەن يىلى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى بىر قانۇن تۇرغۇزۇپ، مىنىستىرلىك ھالقىغان ئالاھىدە تەكشۈرۈش كومىتېتى قۇرۇپ، ئامېرىكىدىن چەت ئەلگە ئېقىۋاتقان مەبلەغنى تەكشۈرمەكچى بولغان. خۇسۇسىي شىركەتلەرنىڭ قارشى چىقىشى بىلەن بۇ قانۇن ماقۇللانمىغان. مۆلچەرلىنىشىچە، ئامېرىكىدىن چىقىپ كەتكەن مەبلەغنىڭ قىرىق پىرسەنتى خىتايغا سېلىنغان. ئامېرىكا پېنسىيە فوندىنىڭ خىتايغا سالغان مەبلىغى ئەڭ كۆپ بولغان. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ خىتايغا بولغان قاتتىق پوزىتسىيەسى ئۆزگەرمىگەن. خىتاينىڭ جاسۇسلۇق ھاۋا شارى ۋەقەسىدىن كېيىن بايدېن ھۆكۈمىتىمۇ بۇنىڭغا جىددىي تەدبىر قوللىنىشقا كىرىشكەن. ئامېرىكا شىركەتلىرىمۇ خىتايغا مەبلەغ سېلىشتىن چېكىنىدىغان ئەھۋال يۈز بەرگەن. ئىستاتىستىكىلىق مەلۇماتلارغا قارىغاندا، ئامېرىكىنىڭ خىتايغا سالغان مەبلىغى ئون يىل بۇرۇنقىدىن يېرىم ھەسسە ئازلىغان.
ئاۋسترالىيە تەڭرىتاغ ئاياللىرى ئۇيۇشمىسى رەئىسى رامىلە چانىشېف خانىم ئۈچىنچى ئاينىڭ يىگىرمە تۆتىنچى كۈنى ئاۋسترالىيە قۇل ئەمگىكىگە قارشى تۇرۇش جەمئىيىتىنىڭ قۇل ئەمگىكىگە قارشى ئەركىنلىك مۇكاپاتىغا ئېرىشكەن. بۇ مۇناسىۋەت بىلەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى رامىلە چانىشېف خانىمنى ۋە مەزكۇر ئۇيۇشمىنىڭ ئەزالىرىنى تەبرىكلىگەن دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بۇ تەبرىكنامىسىدە ئۇيغۇرلار دۇچ كەلگەن قۇل ئەمگىكىنىڭ يىللاردىن بۇيان داۋاملىشىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ مۇھىم قىسمى ئىكەنلىكىنى مەزكۇر تەشكىلاتنىڭ بىر نەچچە يىلدىن بۇيان ئاۋسترالىيىدە پائال ھەرىكەت قىلىپ ئۇيغۇرلارنىڭ ئىچكىرىگە قۇل ئورنىدا يۆتكىلىۋاتقانلىقى ياكى ئۆز جايىدىكى زاۋۇتلاردا مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنىۋاتقانلىقىنى ئاڭلىتىپ كەلگەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مەزكۇر تەشكىلاتنىڭ ئاۋسترالىيە ھۆكۈمىتىنى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق مەھسۇلاتلارنى ئىمپورت قىلىشنى چەكلەشكە چاقىرىپ كەلگەنلىكى تەقدىرلەشكە لايىق بۈيۈك خىزمەت دەپ ئېيتقان دولقۇن ئەيسا يەنە سىلەرنىڭ تىرىشچانلىقىڭلار بىلەن ئاۋسترالىيە پارلامېنتىنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى قوبۇل قىلىپ مەخسۇس قارار ماقۇللىشىغا ئىشەنچ بىلەن قارايمىز دېگەن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلنىڭ ئاخىرىدا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋە لاگېر شاھىتلىرىدىن تەركىب تاپقان بىر ھەيئەت جەنۇبىي ئاۋسترالىيە يەرلىك پارلامېنتىدا گۇۋاھلىق بەرگەن ئىدى رامىلە چانىشېف خانىم شۇ چاغدا رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ خىتايدىن كېلىدىغان مەجبۇرىي ئەمگەك ماللىرىنى چەكلەش توغرۇلۇق جەنۇبىي ئاۋسترالىيە پارلامېنتىغا بېسىم قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن ئىدى مەلۇم بولۇشىچە بۇ قېتىم ئاۋسترالىيە پارلامېنتىنىڭ جەنۇبىي ئاۋسترالىيىدىن سايلانغان سابىق سېناتورى رېكس پاترىك ئەپەندى رامىلە خانىم بىلەن بىرلىكتە بۇ مۇكاپاتقا ئېرىشكەن

نۆۋەتتە دىققىتىڭلار مەخسۇس سەھىپىلەر بويىچە بېرىلىدىغان ئاڭلىتىشىمىزنىڭ تەپسىلاتىدا بولسۇن. كومپيۇتېر تېخنولوگىيەسى ساھەسىدىكى بايراقدار شىركەتلەردىن بولغان مايكروسوفت گۇرۇھى ئىشلەپ چىققان ئىزدەش سىستېمىسى بىڭنىڭ تەقلىدىي ئەقىل ئامبىرىغا ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى ئىنكار قىلىش مەزمۇنىدىكى ئۇچۇرلارنىڭ سەپلەنگەنلىكى يېقىندا لاگېرشۇناس مۇتەخەسسىسلەردىن دوكتور ئادرىئان زېنزنىڭ بىۋاسىتە سىناق قىلىشى ئارقىلىق دەسلەپكى قەدەمدە ئىسپاتلاندى. رادىيومىز بىلەن بولغان سۆھبەت جەريانىدا ئۇ بۇنىڭدىكى بىر قىسىم ئەھۋاللار ھەققىدە توختىلىپ، بۇ ھەقتىكى قاراشلىرىنى بىز بىلەن ئورتاقلاشتى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتلىرى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
ھازىرقى زامان پەن-تېخنىكا ساھەسىدىكى ئەڭ چوڭ ئىنقىلابلارنىڭ بىرى كومپيۇتېر ساھەسى بولۇپ، بۇنىڭ زامانىمىزدىكى تەرەققىياتى ھەر كۈنى مىلياردلىغان ئۇچۇرلارنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىدا ئاددىي ھالدا ئەكس ئېتىدۇ. بۇ خىل سانسىز ئۇچۇر دۇنياسىدىن ھەر كىم ئۆزىگە لازىملىق ئۇچۇرلارنى تېپىشتا كۆپ قوللىنىدىغان ۋاسىتىلەرنىڭ بىرى ئىزدەش سىستېمىسى نامىدىكى ئىزدەش قوراللىرى بولۇپ، نۆۋەتتە گوگلنىڭ بۇنىڭدا ئەڭ كۆپ قوللىنىدىغان ۋاسىتىلەرنىڭ بىرى ئىكەنلىكى مەلۇم. بۇ ساھەدە ئۈچىنچى ئورۇندىكى ئىزدەش سىستېمىسى مىكروسوفت شىركىتى ئىشلەپ چىقارغان بىڭ ئىزدەش سىستېمىسىدۇر. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تور ئىزدەش سىستېمىسىغا سۈزگۈچ ئورنىتىشى ھەمدە شۇ ئارقىلىق خىتاي ھۆكۈمىتىگە پايدىسىز بولغان ئۇچۇرلارنى توسۇۋېتىش ھەققىدىكى تەلىپىنى رەت قىلغانلىقى ئۈچۈن گوگول شىركىتى ئىككى مىڭ ئونىنچى يىلدىن بۇيان خىتايدا مەنئى قىلىنغان ئىدى. شۇنىڭدىن بۇيان خىتايدا نورمال پائالىيەت قىلىش ھوقۇقى بېرىلگەن چەت ئەل ئىگىدارچىلىقىدىكى ئەڭ چوڭ ئىزدەش سىستېمىسى بىڭ بولۇپ كەلدى. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىل يانۋاردا مىكروسوفت شىركىتى بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ، بىڭ ئىزدەش سىستېمىسىنىڭ خىتاي تەۋەسىدە نورمال ئىشلەۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى. يېقىندا مانا مۇشۇ بىڭ ئىزدەش سىستېمىسىنىڭ ئېغىر دەرىجىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كونتروللۇقى ۋە تەسىرىدە بولۇۋاتقانلىقى ئاشكارا بولدى. ۋاشىنگتون شەھىرىدىكى كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندىنىڭ خادىمى دوكتور ئادرېيان. زېنز يىگىرمە ئالتىنچى مارت كۈنى ئۆزىنىڭ تىۋىتتېر بېتىدە ئېلان قىلغان تېكىست خاتىرىسىدە كۆرسىتىلىشىچە، ئۇ بىڭ ئىزدەش سىستېمىسىنىڭ تەقلىدىي ئەقىل قوللىنىلغان ئاۋاز مېخانىزمى بىلەن يېرىم سائەتچە پاراڭلاشقان. ئۇ دەسلەپ بولۇپ بىڭ ئىزدەش سىستېمىسىدىن خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ئاياللىرىنى تۇغالماس قىلىۋېتىش بىلەن مەشغۇل بولۇۋاتامدۇ دەپ سورىغاندا، بىڭ ئىزدەش سىستېمىسى باشقا سوئالنى سورىسىڭىز، بۇ بەك مۇرەككەپ ۋە نازۇك تېما دەپ جاۋاب بەرگەن. بۇ ھەقتىكى ئۇچۇرلار قايتا قايتا سورالغاندا بىڭ ئىزدەش سىستېمىسى ئۇيغۇر ئاياللىرى ھەققىدىكى گۇۋاھلىق بايانلىرىنىڭ توقۇلما ئىكەنلىكى ياكى خىتاي ھۆكۈمىتىگە قارشى كۈچلەر مۇبالىغە قىلىۋەتكەن بايانلار ئىكەنلىكىنى ئېيتقان. بۇ ھەقتە رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان ئادرېيان زېنز ئەپەندى بۇ ھەقتە توختىلىپ، ئۆزىنىڭ بۇنىڭغا قىزىقىپ قېلىشىدىكى سەۋەبنىڭ بىرى دەل بۇ ئىزدەش سىستېمىسىنىڭ نۆۋەتتىكى چوڭ بىر ئىزدەش قورالى سۈپىتىدە قوللىنىلىۋاتقانلىقىنى تەكىتلىدى. Chat AI about the Uyghur genocide or the Uyghur atrocity in general. مەن تەقلىدىي ئەقىل سىستېمىسى بىلەن ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى ياكى ئۇيغۇرلار دۇچ كېلىۋاتقان زۇلۇملار ھەققىدە سۆزلىشىپ باقاي دەپ ئويلىدىم. چۈنكى بۇلار ھەم يېڭى ھەم جەلپكار بولغانلىقى ئۈچۈن ھازىر نۇرغۇن كىشىلەر مۇشۇ خىل تەقلىدىي ئەقىل ۋاسىتىلىرىغا تايىنىۋاتىدۇ. يەنە بىر ياقتىن بۇ بىزگە تەقلىدىي ئەقىلنىڭ قانداق زور قۇدرىتى بارلىقىنى نامايان قىلىپ بېرەلەيدۇ. نېمىشقا دېگەندە، تەقلىدىي ئەقىل ئاجايىپ غارايىپ بىر دۇنيا سۈپىتىدە ھازىر بارغانسېرى كۆپ كىشىلەر ئىشىنىدىغان ۋاسىتىگە ئايلىنىپ قالدى.

مەن ساقلاپ تۇرغان بولساممۇ، جاۋاب چىقمىغاندىن كېيىن، بۇنىڭ ئەمەلىيەتتە بىر خىل تاكتىكا ئىكەنلىكىنى پەملەپ قالدىم. شۇنىڭ بىلەن قايتا-قايتا قىستاپ تۇرۇۋالسام، ماشىنا ماڭا جاۋاب بەردى ھەمدە بۇنىڭ سىياسىي جۇغراپىيەلىك مەسىلىلەرگە چېتىلىدىغان مۇرەككەپ تېما ئىكەنلىكىنى ئېيتتى. ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ تۇغالماس قىلىۋېتىلىشى قانداقمۇ سىياسىي جۇغراپىيە مەسىلىلىرىگە چېتىلسۇن؟ بۇ قاراپ تۇرۇپلا باھانە تېپىشتىن باشقا نەرسە ئەمەسقۇ. مەن قاتتىق قىستىغاندىن كېيىن ماشىنا ماڭا جاۋاب بېرىپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ جاۋابىغا ئوخشاپ كېتىدىغان بايانلارنى تەمىن ئەتتى. شۇنىڭدەك ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ تۇغالماس قىلىۋېتىلىشىنى توقۇلما ياكى مۇبالىغە بولۇشى مۇمكىن، دېدى. ماشىنا بەلكىم ھەر ئىككى تەرەپكە يامان بولماسلىقنى ئويلاشقان بولۇشى مۇمكىن. ئەمما بۇ بىر ئەخلاق مەسىلىسى. بۇ كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى. گەرچە پاكىتلار بۇ ماشىنا پايدىلانغان مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلارنىڭ ھەقىقەت ئىكەنلىكىنى نامايان قىلىپ تۇرغان بولسىمۇ، ماشىنا قاراپ تۇرۇپلا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تەشۋىقاتىنى تەكرارلاپ بېرىۋاتىدۇ. نۆۋەتتە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ خەلقئارا ئۇچۇر سىستېمىسىغا زور دەرىجىدە قول تىقىپ، يالغان ۋە ساختا ئۇچۇرلارنى كۆپلەپ تارقىتىۋاتقانلىقى ئوخشىمىغان نۇقتىلاردىن مەلۇم بولغان بولسىمۇ، ئەمما غەرب دۇنياسىدىكى شۇنچە قۇدرەتلىك بىر شىركەتنىڭ ئىزدەش سىستېمىسى نامايان قىلغان بۇ خىل خىتاي مايىللىقى كۆپلىگەن سوئاللارنى پەيدا قىلىدۇ. Microsoft شىركىتىنىڭ تور بېتىدە Bing ئىزدەش سىستېمىسى ھەققىدە توختىلىپ، ئۇنىڭ ئۆز تۇرۇشلۇق جايلاردىكى دۆلەتلەرنىڭ قانۇنىغا رىئايە قىلىش ئاساسىدا ئىش كۆرىدىغانلىقى ئېيتىلسىمۇ، ئامېرىكا تەۋەسىدىكى تور بوشلۇقىدىمۇ خىتايدىكىگە ئوخشاش ئۇچۇرنىڭ مەۋجۇت بولۇشى بەزى گۇمانلارغىمۇ ئورۇن ھازىرلايدۇ. بىز بۇ ھەقتىكى سوئاللىرىمىزنى Microsoft شىركىتىنىڭ ئاخبارات ئىشخانىسىغا يوللاپ بەرگەن بولساقمۇ، ئۇلاردىن بۇ ھەقتە جاۋاب كەلمىدى. سىناق ئۈچۈن Bing ئىزدەش سىستېمىسىدىن سوراپ كۆرگىنىمىزدە، ئۇنىڭ راستتىنلا ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى سوئاللارغا قارىتا ئالدى بىلەن خىتاي ھۆكۈمىتىگە پايدىلىق بولغان ئۇچۇرلارنى تەييارلاپ بېرىدىغانلىقى ئېنىقلاندى. Is there genocide in Xinjiang? According to Quora dot com, no, there is not. The easiest way to see this is to go visit Xinjiang. You will see that the Uyghurs are happy that their culture is thriving. رامىزان ئېيىدا ئۇيغۇرلارنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن ھاراق ئىچىشكە، چوشقا گۆشى يېيىشكە مەجبۇرلانغانلىقى ھەققىدىكى خەۋەرلەر خەلقئارا تاراتقۇلاردا تارقىلىپ جىددىي ئىنكاس قوزغىماقتا. قىلىنماقتا. يېقىندا ھىندىستان ۋە ئىندونېزىيە قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ تاراتقۇلىرىدا ئېلان قىلىنغان بۇ ھەقتىكى خەۋەرلەر پۈتكۈل دۇنيادىكى مۇسۇلمانلارنىڭ جىددىي ئىنكاسىنى قوزغىغان. تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى گېرمانىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمدىن ئاڭلايسىلەر. رامىزان كىرگەندىن بۇيان بىر قىسىم مەتبۇئاتلار ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتنىڭ قۇربانىغا ئايلانغان ئۇيغۇرلارنىڭ رامىزاندىكى ۋەزىيىتىگە قىزىققان. ھىندىستاندا خەۋەرلەر تارقىتىدىغان ئوپ ئىندىيا ناملىق تور بېتىدە ئېلان قىلىنغان خىتاي ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنىڭ رامىزان مەزگىلىدە روزا تۇتۇشىنى چەكلەيدۇ، نازارەت سىستېمىسىنى يولغا قويىدۇ ناملىق خەۋەردە ھىندونېزىيەنىڭ لىپۇتان ئالتە ناملىق تېلېۋىزىيە قانالى ئېلان قىلغان خىتايدىكى مۇسۇلمانلارنىڭ روزا تۇتۇشىغا رۇخسەت قىلىنمايدۇ ناملىق خەۋەردە ۋە باشقا ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ رامىزانلىق پروگراممىلىرىدا ئۇيغۇرلارنىڭ دىنىي ئېتىقادىنىڭ دەپسەندىچىلىكلەرگە ئۇچراش ئەھۋاللىرى بايان قىلىنغان. خەۋەرلەردە ئوتتۇرىغا قويۇلۇشىچە، مىليوندىن ئارتۇق ئاھالىسى جازا لاگېرلىرىغا قامالغان ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ يىلقى رامىزان مەزگىلىدىمۇ روزا تۇتۇشى چەكلەنگەن. مەكتەپلەر پەرزەنتلەر ئاتا ئانىسىنى نازارەت قىلىش پائالىيىتىنى يولغا قويۇپ، ئوقۇغۇچىلارغا ئاتا ئانىسىنىڭ روزا تۇتقان تۇتمىغانلىقىنى ئىسپاتلايدىغان جەدۋەللەرنى تولدۇرۇشقا بۇيرۇغان. مەھەللە ئامانلىق كۈچلىرى ئۆيلەرنى نازارەت قىلىپ، زوھۇرلۇق مەزگىلىدە چىراغ يېقىلغان ئۆيلەرنى تىزىمغا ئېلىش ۋەزىپىسىنى ئۆتەشكە باشلىغان. خىتاي ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنىڭ رامىزان مەزگىلىدە روزا تۇتۇشىنى چەكلەيدۇ، نازارەت سىستېمىسىنى يولغا قويىدۇ ناملىق خەۋەردە مۇنداق بايان قىلىدۇ، خىتاي يەنە مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى سىياسىتى ئارقىلىق مۇسۇلمانلار جامائىتىنى نىشانغا ئالىدۇ. ھۆكۈمەت دائىرىلىرى بۇ پائالىيەتتە ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرى ئاھالىسىنى ھاراق ئىچىش ۋە چوشقا گۆشى يېيىشكە مەجبۇرلاپ، مۇسۇلمان بولمىغانلارنىڭ ئەنئەنىسىگە ئەگىشىشكە قىستايدۇ. خەۋەردە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى باياناتچىسى دىلشات رەشىتنىڭ خىتاي دائىرىلىرىنىڭ رامىزان مەزگىلىدە شەرقىي تۈركىستاندىكى بىر مىڭ سەككىز يۈز ئون بىر كەنتتە يىگىرمە تۆت سائەتلىك نازارەت سىستېمىسىنى بەرپا قىلغانلىقىنى تەكىتلىگەنلىكى بايان قىلىنغان بولۇپ، بۇ مۇناسىۋەت بىلەن بۈگۈن، يەنى يىگىرمە يەتتىنچى مارت زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان دىلشات رەشىت بىر قىسىم خەلقئارا مەتبۇئاتلارنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ رامىزاندىكى ۋەزىيىتىگە قىزىققانلىقىنى ۋە بۇ ھەقتە مەلۇماتلار سوراپ كۆپلەپ خەۋەرلەر تارقاتقانلىقىنى تىلغا ئالدى. رامىزان كىرگەندىن بۇيان ئەندى كۆپلىگەن خەلقئارا مەتبۇئاتلار ئەندى ئۇيغۇرلارنىڭكى رامىزاندا ئۇچرىۋاتقان دىنىي بېسىملىرى توغرۇلۇق مەلۇماتلارنى سورىدى. بىز ئەمدى شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭكى رامىزاندا روزا تۇتۇشنىڭ ئۇزۇن يىلدىن بۇيان ئەمدى چەكلىنىپ كېلىۋاتقانلىقىنى، بولۇپمۇ جازا لاگېرلىرى سىياسىتى يولغا قويۇلۇپ، مىليونلىغان ئۇيغۇر تۇتقۇن قىلىنغاندىن بۇيان خىتاي ھۆكۈمىتى ئەمدى ئۇيغۇرلارغا ئەمدى روزا تۇتۇڭلار دېسىمۇ قوقۇپ تۇتالمايدىغان ۋەزىيەتنىڭكى شەكىللەنگەنلىكىنى بىلدۈردۇق. ئۇندىن باشقا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى ئەمدى چوشقا گۆشى يېيىش، ھاراق ئىچىشكە مەجبۇرلاش ئەمدى قىلمىشلىرىنىمۇ ئاڭلاتتۇق. بۇ سۆزلىرىمىز ئەمدى ھىندىستان، ئىندونېزىيە قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدە ئەمدى كەڭ تارقالدى.
خىتايدىكى مۇسۇلمانلارنىڭ روزا تۇتۇشىغا رۇخسەت قىلىنمايدۇ ناملىق خەۋەردە ئۇيغۇر دىنىي زاتلىرىدىن تۇرغۇنجان ئالاۋۇدىن ئەپەندىنىڭ خىتاي ھاكىمىيىتى مەدەنىيەتلەرگە ھۆرمەت قىلمايدۇ، ۋە ئىنسانلارنىڭ دىنىي ئەركىنلىكىگە يول قويمايدۇ. خىتايلار ئۇيغۇرلارنىڭ ئېتىقادىغا ۋە گۈزەل ئەنئەنىلىرىگە دۈشمەنلىك قىلماقتا، ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي ۋە دىنىي بايراملىرىنى چەكلىمەكتە، ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئارقىلىق بۇ مىللەتنى يوقىتىشقا ئۇرۇنماقتا، دېگەن ئىبارىلىرىگە ئورۇن بەرگەنىدى. تۇرغۇنجان ئالاۋۇدىن ئەپەندى بۈگۈن بۇ ھەقتە توختالغىنىدا، خىتاي دائىرىلىرىنىڭ رامىزان مەزگىلىدە ئۇيغۇرلارنىڭ روزا تۇتۇشىنى چەكلەپلا قالماي، پىۋا بايرىمى ئۆتكۈزۈپ، ئۇيغۇرلارنى پىۋا ئىچىشكە زورلاش، چوشقا گۆشى يېيىشكە مەجبۇرلاش ۋە كىشىلەرنى توپلاپ، ئىسلامدا ھارام ھېسابلانغان تاماقلارنى ئىستېمال قىلىشقا قىستاشدەك زوراۋانلىقلارنى يولغا قويۇپ كېلىۋاتقانلىقىنى ئەسكەرتتى.
خىتاي شەرقىي تۈركىستان خەلقىغا رامزان تۇتۇشنى چەكلەۋاتقىلى بىقانچە يىل بولدى. بۇرۇن پەقەت كادىرلارغا، ئوقۇتقۇچى، ئوقۇغۇچىلارغا چەكلىمە بار ئىدى، ھازىر پۈتۈن شەرقىي تۈركىستان خەلقىغا ئومۇميۈزلۈك ھالدا چەكلەنگەن. خىتاي ھاكىمىيىتى رامزاننى چەكلەش بىلەن قانماي، يەنە رامزان ئېيىدا پىۋا بايرىمى ئۆتكۈزۈش ئارقىلىق كىشىلەرنى مەجبۇر پىۋا ئىچىشكە ۋە چوشقا گۆشى تارقىتىپ چوشقا گۆشى يېيىشكە ھەر خىل شەكىلدە چاقىرىپ ئادەملەرنى ھالال بولمىغان ئىسلام چەكلىگەن ھارام تاماقلارنى يېيىشكە مەجبۇرلاپ شەرقىي تۈركىستان خەلقىغا ئېغىر دەرىجىدە دىنىي ھەق ھوقۇقلىرىغا دىنىي ئەركىنلىكىگە دەخلى-تەرۇز قىلىپ كېلىۋاتىدۇ ئۇنىڭدىن باشقا بۇ خىتاي ھاكىمىيىتى پەقەتلام دىنىي ئېتىقادنى چەكلەش بىلەن قالماي يەنە شەرقىي تۈركىستان خەلقىغا مۇسۇلمان بولغانلىقى سەۋەبتىن ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ. ئۇ سۆزىدە يەنە خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ شەرقىي تۈركىستاندا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئېغىر دىنىي دەپسەندىچىلىك يۈرگۈزۈش بىلەن بىرگە ھەر خىل يالغان سەھنىلەرنى ھازىرلاپ، خەلقئارا جەمئىيەتكە ئۇيغۇرلارنى باياشات، خاتىرجەم، ئەركىن ياشاۋاتقاندەك كۆرسىتىشكە ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى بايان قىلدى.
يەنە خىتاي ھاكىمىيىتى ۋەتەن ئىچىدە شەرقىي تۈركىستاندا شۇنداق ئېغىر ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتى ۋە دىنىي ئەركىنلىكنى دەپسەندە قىلىش جىنايىتى ئۆتكۈزۈپ تۇرۇپ يەنە نومۇس قىلماستىن تىياتر ئىشلەپ خۇددى مۇسۇلمانلار ناھايتى راھەت پاراغەت ئىچىدە ياشاۋاتقاندەك ئىبادەتلىرىنى خاتىرجەم قىلىۋاتقاندەك روزا تۇتۇۋاتقاندەك كۆرسىتىپ خەلقئارانى ئالدىماقچى چەت ئەلگە تارقاتقان بۇ مۇسۇلمانلارنىڭ ئىپتار قىلىۋاتقان، روزا تۇتۇۋاتقان بۇ شەكىلدىكى رەسىم، بۇ ۋىدېيو فىلىملەرنىڭ ھەممىسى تىياتىردىن ئىبارەت، ھېچقاچان ئۇ يەردىكى ھەقىقەتنى كۆرسەتمەيدۇ. خەلقئارا بۇنىڭغا ئالدانماسلىق كېرەك.
قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! خەلقئارا مەتبۇئاتلارنىڭ رامىزانلىق پروگراممىلىرىدا ئۇيغۇرلارنىڭ ھاراق ئىچىشكە، چوشقا گۆشى يېيىشكە مەجبۇرلانغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغانلىقىغا دائىر مەلۇماتنى دىققىتىڭلارغا سۇندۇق. گېرمانىيىدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.

ئەمما يېقىندىن بۇيان بۇ ھەقتە يەنە يالغان تەشۋىقاتلىرىنى باشلاپ، ئاتالمىش تەربىيەلەش مەركەزلىرىنىڭ پۈتۈنلەي تاقالغانلىقىنى جاكارلىدى. بۇ ئەھۋال ئۇيغۇر ۋەزىيىتىنى كۆزەتكۈچىلەر ئارىسىدا جىددىي ئىنكاس قوزغىدى. نۆۋەتتە دىققىتىڭلار رادىيومىز ئوبزورچىسى ئاسىيە ئۇيغۇرنىڭ بۇ ھەقتىكى ئوبزور ماقالىسىدە بولسۇن. ئوبزوردىكى قاراشلار ئاپتورنىڭ ئۆزىگە تەۋە بولۇپ، رادىيومىزغا ۋەكىللىك قىلمايدۇ. خەلق تورىدىكى يالغانچىلىق ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ رېئاللىقى. كۆپىنچە ھاللاردا جىنايەت سادىر قىلغۇچى ئۆز جىنايىتىنى يېپىش ئۈچۈن يالغان سۆزلەشكە مەجبۇر بولىدۇ يالغان سۆزلەشلا ئەمەس بەلكى بۇ يالغانلىرىغا باشقىلارنىڭ گۇمانسىز ئىشىنىشى ئۈچۈن ساختە ھەقىقەتلەرنىمۇ ياساشقا مەجبۇر بولىدۇ گەرچە بەزى جىنايەتچىلەر ئۆزلىرى ئويدۇرۇپ چىققان ساختە ھەقىقەتلەر بىلەن كىشىلەرنىڭ كۆزىنى بىردەملىك بوياش مەقسىتىگە يەتسىمۇ ئەمما يالغانچىلىقلارنىڭ ئاشكارىلىنىشى مۇقەررەر بولۇپ بۇ پەقەت ۋاقىت مەسىلىسىدۇر خالاس بۇ مەسىلىگە بۈگۈنكى رېئاللىقىمىزدا ئەڭ ياخشى مىسال بولىدىغىنى خىتاي كومپارتىيىسى ھاكىمىيىتى ھېسابلىنىدۇ. ئۇلار دەسلەپتە لاگېرلارنى ئىنكار قىلغان ۋە ئۇيغۇرلارغا ئۈچ خىل كۈچ بىلەن تۆھمەت قىلغانىدى. ئەمما بۈگۈن ئۇيغۇرلارنىڭ لاگېرلارغا قامالغانلىقى، خۇددى يەھۇدىيلاردەك ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچرىغانلىقى خەلقئارالىق جىددىي مەسىلىگە ئايلىنىپ، خەلقئاراغا تونۇلدى. خىتايمۇ بۇلارنى ئىنكار قىلىشقا ئامالسىز قالغانلىقتىن، بۇ ھەقتە يالغان تەشۋىقات فىلىمى ئىشلەپ تارقاتتى ۋە ئارقىدىن لاگېرلارنىڭ، يەنى ئاتالمىش تەربىيەلەش مەركەزلىرىنىڭ پۈتۈنلەي تاقالغانلىقىنى جاكارلىدى. ئەمما ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى ئىنكار قىلالمايتتى. خىتاي ھۆكۈمىتى ھەتتا ئامېرىكا ۋە غەرب ئەللىرىنىڭ تارىختا مۇستەملىكە قىلغان ئىندىجېنس خەلقلەرگە يۈرگۈزگەن زۇلۇملىرىنى كۆتۈرۈپ چىقىپ، ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇرلار ئۈستىدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى يوللۇق كۆرسەتمەكچى بولۇشتى. ئەپسۇس، خىتاينىڭ بۇنداق لوگىكىسىز بىلجىرلاشلىرى خەلقئارادا رەت قىلىندى. لېكىن خىتاي ھېچ توختىغىنى يوق. ئۇيغۇرلار ئۈستىدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى يوللۇق كۆرسىتىش ئۈچۈن داۋاملىق تىرىشماقتا ۋە تىرىشىۋاتىدۇ. يىگىرمە يەتتىنچى مارت خىتاي خەلق تورىدا شىنجاڭنىڭ تەرەققىياتى ئامېرىكىچە يالغانچىلىقلارغا بېرىلگەن جاۋابتۇر ناملىق بىر ماقالە ئېلان قىلىنغان بولۇپ، مەزكۇر ماقالىمۇ تەبىئىي ھالدا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلار ئۈستىدىكى جىنايەتلىرىنى ئىنكار قىلىش ئارقىلىق ئۇيغۇرلار ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ قوللىغۇچىلىرىنى يالغانچىغا چىقىرىشنى مەقسەت قىلغان ئۇنداقتا بىز خىتاينىڭ نېمە دېگەنلىكىگە قاراپ باقايلى ماقالىنىڭ بېشىدىلا ئامېرىكىنىڭ ئۆتكەن يىلى ئىيۇندىن باشلاپ رەسمىي ئىجرا قىلىنىشقا باشلىغان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى چەكلەش قانۇنىنىڭ پۈتۈنلەي رەزىللىك بىلەن ئۇيغۇرلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنىۋاتقانلىقىدەك يالغاننى توقۇپ ۋە ئۇنى ئامېرىكا كارخانىلىرىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىن مەھسۇلات ئىمپورت قىلىشىنى چەكلەشكە ئاساس قىلغانلىقىدىن قاتتىق رەنجىگەن خىتاينىڭ دېيىشىچە شىنجاڭنىڭ تەرەققىياتى كۆرۈنەرلىك بولۇپ بارچە مىللەتلەرنىڭ تۇرمۇش سۈپىتىنىڭ ئۆسكەنلىكىدەك ھەقىقەت ئامېرىكىنىڭ يالغانچىلىقلىرىغا ياخشى رەددىيە بولارمىش خىتاينىڭ نەزىرىدىكى بۇ ھەقىقەتلەر بولسا تۆۋەندىكىدەك بىر قانچە نۇقتىلارغا يىغىنچاقلانغان بولۇپ بىز بۇ نۇقتىلار بىلەن ئۇيغۇرلارنىڭ رېئاللىقىنى سېلىشتۇرۇپ كۆرەيلىك خىتاي ئوتتۇرىغا قويغان بىرىنچى نۇقتا بولسا ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئوتتۇرىچە ئۆمرىنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلىدىكى ئوتتۇز ياشتىن ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلىدىكى يەتمىش بەش ياشقا ئۇزارغانلىقىدۇر شۇنداقلا ئۇيغۇرلارنىڭ ئوتتۇرىچە ئۆمرىنىڭ ئۇزىرىشى دەل خىتاينىڭ ياردىمىدىن بولغانمىش لېكىن خىتاي تەشۋىقاتى بۇ نۇقتىدا قىپقىزىل يالغاننى توقۇدى دېسەك ئاشۇرۇۋەتكەن بولمايمىز چۈنكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئوتتۇرىچە ئۆمرىنىڭ ئۇزۇنلۇقى ھەققىدە خىتاي ھۆكۈمىتى يىللاردىن بېرى ناھايىتى كۆپ تەتقىقاتلار ۋە ئىزدىنىشلەردە بولۇپ كەلگەن ھەتتا ئۇيغۇرلارنىڭ ياشاش ئوزۇقلىنىش ۋە گېن قۇرۇلمىسىنىڭ ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈشى بىلەن بولغان ئالاقىسى ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈشى بىلەن بولغان ئالاقىسى ھەققىدىمۇ كۆپ ئىزدىنىشلەرنى قىلغان مەسىلەن، خىتاي ھۆكۈمىتىگە قاراشلىق تىببىي ئاساس ۋە كىلىنىكا ناملىق ژۇرنالدا ئىككى مىڭ بەشىنچى يىلى ئېلان قىلىنغان ئۇيغۇرلارنىڭ ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈش سەۋەبلىرىنىڭ HLA، DRB، ACA قاتارلىق گېن تەركىبلىرى بىلەن ئالاقىسى ھەققىدىكى تەتقىقات ماقالىسى بۇنىڭ تىپىك مىسالىدۇر. بۇنىڭدىن باشقا ئۇيغۇرلارنىڭ ئۇيغۇر ئېلى ئىچىدىكى خىتاي ھۆكۈمىتى تاقىۋەتكەن مىسرانىم تورىدا ئېلان قىلىنغان دوكتور قەيسەر ئابدۇكېرىمنىڭ ئىلمىي ماقالىسىدىمۇ ئۇيغۇرلارنىڭ ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈشىگە دائىر ئىزدىنىشلەر يورۇتۇلغان. تېخىمۇ مۇھىمى، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىنى يېڭى يىپەك يولى قۇرۇلۇشىنىڭ تېبابەت ۋە تەتقىقات مەركىزىگە ئايلاندۇرۇشىدىمۇ ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆزىگە خاس تېبابەت ئىلمى ۋە ئوزۇقلىنىش، ياشاش ئادەتلىرىنىڭ ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈش بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولغانلىقىدىندۇر.

بۇنىڭ ئەڭ تىپىك مىساللىرىدىن بىرى قوش تىل سىياسىتى ئۇيغۇر تىلىنى مائارىپتىن سىقىپ چىقىرىش ئۇيغۇر بالىلىرىنى ياتاقلىق مەكتەپلەرگە ئورۇنلاشتۇرۇش ئۇيغۇرلارنى ئۆز مىللىي كىملىكىنى ساقلاش ئىمكانلىرىدىن پۈتۈنلەي مەھرۇم قىلىشتۇر خىتاي ئوتتۇرىغا قويغان ئۈچىنچى نۇقتا بولسا ئۇيغۇرلار ئىچىدە ئىشلەمچىلەرنىڭ كۆپەيگەنلىكى ۋە نامراتلارنىڭ يوقالغانلىقىدۇر گۈزەل تۇرمۇشنىڭ جاپالىق ئەمگەكتىن كېلىدىغانلىقى ئۇيغۇرلارنىڭ ئەجدادلىرىدىن ئۇدۇم بولۇپ كەلگەن گۈزەل ئەخلاقلىرىنىڭ بىرىدۇر نوپۇسىنىڭ مۇتلەق كۆپرەكى دېھقان بولغان ئۇيغۇرلارنىڭ نامراتلىشىپ كېتىشىدە سەۋەبلەر كۆپ بولسىمۇ، ئەمما ئەڭ مۇھىم سەۋەبنىڭ خىتاينىڭ كوللېكتىپ ئىگىلىك تۈزۈلمىسى ۋە بىڭتۈەننىڭ مەۋجۇتلۇقىدۇر. خىتاي تۈزۈلمىسىدە غەربتىن پەرقلىق بولغان كوللېكتىپ ئىگىلىكنى ئاساس قىلىدىغان كوممۇنىست تۈزۈمدۇر. بۇنداق ئەھۋالدا ئۇيغۇرلارنىڭ شەخس مۈلۈكلىرىنىڭ ھەممىسى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىلكىدە بولۇپ، ياردەمسىز، ھوقۇقسىز ئۇيغۇرلارنىڭ باي بولالىشىنى تەسەۋۋۇر قىلغىلى بولمايدۇ. بۇ نۇقتىدىن بۈگۈنكى ئۇيغۇر ئىشلەمچىلىرىنىڭ كۆپىيىشى قارىماققا ياخشى ئىشتەك كۆرۈنسىمۇ ئەمەلىيەتتە بۇ ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىڭ تارىختىن بۇيان ياشاپ كەلگەن ماكانلىرى تېرىلغۇ يەرلىرى دېھقانچىلىق كەسپىدىن ئايرىلىشنىلا ئەمەس ھەتتا ئائىلە بالا چاقا شۇنداقلا پۈتكۈل ھايات يولىنى ئۆزگەرتىشنى قىسقىسى ئۇيغۇرلارنىڭ نوپۇس قۇرۇلمىسىغا ئېغىر بۇزغۇنچىلىق قىلىشنى شەرت قىلىدۇ دېمەك ئۇيغۇرلار ئىچىدە ئىشلەمچىلەرنىڭ كۆپىيىشى ئۇيغۇرلارنىڭ خىتايلىشىش ئاسسىمىلياتسىيە بولۇشىنى تېزلىتىدىغان يەنە بىر ۋاسىتىدۇر شۇڭا ئۇيغۇر ئېلىدىكى يېزا شەھەر ئاھالىلىرىنىڭ يىللىق ئوتتۇرىچە كىرىمىنىڭ ئۆسكەنلىكىنى ئۇيغۇرلارنىڭ تۇرمۇشىنى ياخشىلىغانلىقىنىڭ دەلىلى قىلىش ئادەم ئەخمەق قىلىشتىن باشقا ئىش ئەمەس بولۇپمۇ مەزكۇر ماقالىدا دەلىل سۈپىتىدە كۆرسىتىلگەن ئۇيغۇر ئېلىدا نامراتلىق قالپىغىنى ئېلىپ تاشلىغان ئۈچ مىڭ ئالتە يۈز ئاتمىش ئالتە نامرات كەنت ۋە ئوتتۇز بەش نامرات ناھىيىدىكىلەرنىڭ سەكسەن پىرسەنتىدىن كۆپرەكى ئۇيغۇر مىللىتىنى تەشكىل قىلىدۇ گەرچە بۇ نامرات ناھىيە ۋە كەنتلەر خىتاينىڭ دېگىنىدەك ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى نامراتلىقتىن ئومۇميۈزلۈك قۇتۇلغان بولسىمۇ ئۇلارنىڭ ئوتتۇرىچە كىرىمى يەنىلا پۈتكۈل خىتاي بويىچە ئەڭ تۆۋەن نىسبەتتە تۇرۇۋاتقانلىقى شەكسىز ھەقىقەتتۇر بۇ دېگەنلىك ئۇيغۇرلارنىڭ ئىقتىسادىي ئەھۋالى يۇقىرى كۆتۈرۈلگەندەك قىلسىمۇ ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇرلار خىتايدىكى ئاتالمىش ئەللىك ئالتە مىللەت ئىچىدىكى ئەڭ نامرات مىللەت قالپىقىدىن قۇتۇلغىنى يوق يىغىنچاقلىغاندا خەلق تورىدىكى بۇ ماقالىنىڭ ھېچبىر ئىلمىي ئاساسى يوق بولۇپ پەقەتلا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى جاھىللارچە يوشۇرۇش

مۇخبىرىمىزنىڭ ئىگىلىشىچە، ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر ھەرىكىتى ۋە ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭ مەسئۇللىرى ئون توققۇزىنچى مارتتىن يىگىرمە تۆتىنچى مارتقىچە بولغان ياۋروپا دۆلەتلىرىدىكى زىيارىتىدە پولشا پايتەختى ۋارشاۋا ۋە گېرمانىيە پايتەختى بېرلىندا ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرى ۋە سىياسىيونلار بىلەن كۆرۈشۈپ، ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى مەسىلىسىنى ئاڭلاتقان. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر.
ياۋروپا دۆلەتلىرىدىكى پائالىيەتلىرىنى داۋام قىلدۇرۇۋاتقان مەركىزى ۋاشىنگتوندىكى ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ رەئىسى روشەن ئابباس ۋە ئۇيغۇر تەتقىقات ئىنستىتۇتىنىڭ مۇدىرى ئابدۇلھېكىم ئىدرىس ئەپەندى ئون توققۇزىنچى مارتتىن يىگىرمە ئىككىنچى مارتقىچە پولشا پايتەختى ۋارشاۋادا بىر قاتار مۇھىم پائالىيەتلەرنى ۋە ئۇچرىشىشلارنى ئېلىپ بارغان. ئاندىن ئۇلار يىگىرمە ئۈچىنچى، يىگىرمە تۆتىنچى مارت كۈنلىرى گېرمانىيەنىڭ پايتەختى بېرلىندا زىيارەتتە بولۇپ، تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ خىتاي ئىشلىرىغا مەسئۇل خادىمى مارتىن تۈمەل ۋە بەزى تەتقىقات مەركەزلىرىنىڭ خادىملىرى بىلەن ئۇچرىشىپ، ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى ئېغىر ۋەزىيىتىنى ئاڭلاتقان، شۇنداقلا بەزى تەلەپلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغان. ئابدۇلھېكىم ئىدرىسنىڭ ئېيتىشىچە، ئۇلارنىڭ بۇ قېتىمقى پولشا زىيارىتىدىكى ئەڭ زور ئۇتۇق ئاخبارات ئورگانلىرى، ئەقىل ئامبارلىرى ۋە ئۇنىۋېرسىتېتلارنىڭ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىغا بولغان قىزىقىشى بولغان. ئۇلار ئون سەككىزىنچى مارت پولشا پايتەختى ۋارشاۋاغا يېتىپ كېلىپ، يىگىرمىنچى مارت كۈنى مەركىزى ئامېرىكىدىكى خەلقئارا جۇمھۇرىيەتچىلەر ئىنستىتۇتى، يەنى ئامېرىكىدىكى جۇمھۇرىيەتچىلەر پارتىيىسىنىڭ دېموكراتىيە، دىنىي ئەركىنلىك ۋە كىشىلىك ھوقۇقنى تەرغىب قىلىدىغان ئورگاننىڭ ۋارشاۋادىكى ئىشخانىسىدا سۆھبەت يىغىنى ئۆتكۈزگەن ۋە دوكلات بەرگەن. ئابدۇلھېكىم ئىدرىس ئەپەندى بۇ ھەقتە مەلۇمات بېرىپ مۇنداق دېدى.
بىز بۇ خەلقئارا جۇمھۇرىيەتچىلەر ئىنستىتۇتىنىڭكى ئىشخانىسىدا

بەردۇق ۋە سوئاللىرىغا جاۋاب بەردۇق. بۇ ژورنالىستلار، بۇ مۇخبىرلار گەرچە ئۇيغۇرلار ھەققىدە ئاز تولا خەۋىرى بولغان بولسىمۇ، لېكىن تەپسىلاتىنى يەنىلا بىلمەيدىغانلىقىنى دېيىشتى. يىگىرمە بىرىنچى مارت كۈنى ئەتىگەن ۋارشاۋادىكى دېموكراتىيەنى ئىلگىرى سۈرۈش فوندىنىڭ ئىشخانىسىدا ۋارشاۋادا تۇرۇشلۇق چەت ئەللىك دىپلوماتلار بىلەن سۆھبەت يىغىنى ئۆتكۈزۈلگەن. بۇ يىغىنغا يىگىرمىدىن كۆپ دۆلەتنىڭ دىپلوماتلىرى ئىشتىراك قىلغان. ئابدۇلھېكىم ئىدرىس ئەپەندى بۇ ھەقتە مەلۇمات بېرىپ مۇنداق دېدى.
يىگىرمە بىرىنچى مارت كۈنى تۇنجى ئۇچرىشىشىمىز دېموكراتىيەنى تەرغىب قىلىش ئىشخانىسىدا، يەنى بۇ بىر باشقا ئىشخانا ئىكەن، بۇ ئىشخانىدا يىگىرمىگە يېقىن دۆلەتنىڭ دىپلوماتلىرىغا بىز ئۆز ۋەزىيىتىمىزنى چۈشەندۈرەلىدۇق. بۇنىڭدا ئېستونىيەنىڭكى باش ئەلچىسى كەلگەن، ئۇنىڭدىن كېيىن نورۋېگىيەنىڭكىدىن كەلگەن بۇ قىزىقارلىقى بۇدا نىجېرىيەنىڭكى دىپلوماتى ئۇمۇ كەلگەن يىگىرمىگە يېقىن دۆلەتنىڭ دىپلوماتلىرىغا ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى چۈشەندۈردۇق بۇلارنىڭكى دىققەت قىلىپ سورىغان ئىككى دانە سوئالى بولدى بىرىنچىسى بۇ سىلەر ئۇيغۇرلار ھەم تۈرك ھەم مۇسۇلمان نېمە ئۈچۈن تۈرك ۋە مۇسۇلمان دۇنياسى سىلەرگە يېتەرلىك يېتەرلىك دەرىجىدە ساھىب چىقمايدۇ ئىگە چىقمايدۇ بۇنىڭ سەۋەبلىرى نېمە دېگەن سوئاللارنى سورىدى يەنە بىرى بۇ خىتاي بىلەن روسىيەنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتلەرنى سىلەر ئۇيغۇرلار بۇنىڭغا قانداق قارايسىلەر ۋارشاۋا ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى دوكلات بېرىش جەريانىدا ئوقۇغۇچىلار بەس بەس بىلەن سوئال سوراپ ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەزىيىتىنىڭ بۇ دەرىجە ئېغىر ئىكەنلىكىدىن بىخەۋەر ئىكەنلىكىنى ئېيتقان. بىر قىز ئوقۇغۇچى ئۇلاردىن مۇسۇلمان دۆلەتلىرىنىڭ، بولۇپمۇ تۈركىيەنىڭ نېمە ئۈچۈن ئۇيغۇرلارغا ياردەم قىلمايۋاتقانلىقىنى سورىغان. سىز تۈركىيەگە بارغانمۇ؟ تۈركىيە سىزنى تەكلىپ قىلدىمۇ؟ تۈركىيە قاتارلىق تۈركىي جۇمھۇرىيەتلىرى ۋە مۇسۇلمان دۆلەتلىرى نېمە ئۈچۈن ئۇيغۇرلارغا ياردەم قىلمايدۇ؟ بىز ئۇيغۇرلارنى بىلىمىز، لېكىن ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەزىيىتىنىڭ سىز دېگەندەك دەرىجىدە ئېغىر ئىكەنلىكىنى بىلمەيتتۇق. بىز نېمىلەرنى قىلىپ بېرەلەيمىز؟ روشەن ئابباس بىلەن ئابدۇلھېكىم ئىدرىسنىڭ پولشا پايتەختى ۋارشاۋادا ئېلىپ بارغان ئۈچ كۈنلۈك زىيارىتى داۋامىدا پولشادىكى سىياسەتچىلەر، دۆلەتلىك ئاخبارات ئاگېنتلىقلىرى، دىپلوماتلار، ئەقىل ئامبارلىرىدىكى مۇتەخەسسىسلەر بىلەن ئۇچراشقان. شۇنداقلا ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىغا لېكسىيە سۆزلىگەن. ئۇلار خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئېلىدا داۋام قىلدۇرۇۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنى دەلىل ئىسپاتلىرى بىلەن ئوتتۇرىغا قويغان. ئۇلار ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەزىيىتىنى پولشادا تۇنجى قېتىم بۇنداق كەڭ دائىرىدە ئۇيغۇرنىڭ ئۆز ئېغىزىدىن ئاڭلاتقۇچىلار بولۇپ ھېسابلىنىدىكەن. روشەن ئابباس خانىم تېلېفون زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، بۇ ھەقتە مەلۇمات بەردى.
بىز بۇ پولشادىكى زىيارىتىمىز جەريانىدا يەنە پولشا تېلېۋىزورى، ۋايزگارد، چۈشەنچىلىرى، پولشا خەۋەر ئاگېنتلىقى قاتارلىق مەتبۇئاتلاردىمۇ زىيارەت بەردۇق ۋە شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئەڭ مۇھىمى ۋارشاۋا ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى بىر قانچە فاكۇلتېتنىڭ ئوقۇغۇچىلىرى ھەمدە پروفېسسورلىرىغىمۇ ئىشغالىيەتتىكى ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندا بولۇۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرنى سۆزلىدۇق ۋە بۇ زۇلۇملارنى ئاڭلاتقان ۋاقتىمىزدا ئوقۇغۇچىلار ۋە پروفېسسورلار بۇ پاجىئەلەرنىڭكى ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدا يەھۇدىيلارنىڭ بېشىغا كەلگەنلىكى ۋە پولشانىڭمۇ كوممۇنىست ۋە ناتسىستلارنىڭ دەردىنى يەتكۈچە تارتقان بىر دۆلەت ۋە مىللەت ئىكەنلىكىنى سۆزلەپ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا نېمە ئۈچۈن بۇ قەدەر ۋەھشىيا ۋەھشىيانە زوراۋانلىق قىلىۋاتقانلىقىنى سوراشتى بىز ئۇلارغا خىتاينىڭكى ئۇيغۇر دېگەن بۇ بىر مىللەتنى پۈتۈنلەي يوقىتىپ شەرقىي تۈركىستاننى مەڭگۈ ئۆزىنىڭ قىلىۋالماقچى بوۋاتقانلىقىنى ۋە خىتاينىڭ

ئابدۇلھېكىم ئىدرىس ئەپەندى گېرمانىيەنىڭ پايتەختى بېرلىندا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ خىتاي ئىشلىرىغا مەسئۇل خادىمى مارتىن تۈمەل ئەپەندى ۋە ئەقىل ئامبارلىرىنىڭ مەسئۇللىرى بىلەن ئۇچرىشىپ، ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى ئېغىر ۋەزىيىتىنى ئاڭلاتقانلىقىنى ۋە ئۇيغۇرلارغا دائىر بەزى تەلەپلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغانلىقىنى،

ئىشلار مىنىستىرلىكىنىڭكى جەنۇبىي شەرق ئاسىيا بۆلۈمىنىڭ مۇدىرلىرى ۋە خىتاي ئىشلار مەسئۇللىرى بىلەن ئۇچراشتۇق. بۇ جەرياندا بىز گېرمانىيە ھۆكۈمىتىنىڭكى گېرمانىيەنىڭكى خىتاي سىياسىتى ستراتېگىيەسى ھەققىدە ئۇزۇن سۆھبەتلەرنى ئېلىپ باردۇق. روشەن ئابباس بىلەن ئابدۇلھېكىم ئىدرىس ئىككىيلەن ۋارشاۋاغا كېلىشتىن بۇرۇن، يەنى ئون ئۈچىنچى مارتتىن ئون ئالتىنچى مارتقىچە ئۈچ كۈن گرېتسىيەدە زىيارەتتە بولۇپ، گرېتسىيە دۆلەت ئەربابلىرى بىلەن ئۇچراشقان. شۇنداقلا ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىغا ئۇيغۇرلار توغرۇلۇق دوكلات بەرگەن. ئۇلار ئون ئالتىنچى، ئون يەتتىنچى مارت كۈنلىرى يەنە چېخىيە پارلامېنتىنىڭ ئەزاسى مارېك ھېلسېر، پارلامېنتنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى جىرى ئوبېرفالسېر قاتارلىقلار بىلەنمۇ ئۇچرىشىپ، ئۇيغۇر مەسىلىسى توغرىسىدا سۆھبەت ئۆتكۈزگەن. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.
ئوتتۇرا ئاسىيا ئەللىرىدە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلار شۇ دۆلەتلەرنىڭ مەدەنىيەت، سەنئەت ۋە باشقا ساھەلىرىدە ئۆز تۆھپىلىرىنى قوشۇپ كەلگەن بولۇپ، ئۆتكەن ئەسىردە قازاقىستاندىكى ئۇيغۇرلاردىن جەمئىيەت ئەربابلىرى، يازغۇچىلار، رەسساملار، سەنئەتكار قاتارلىق كۆپلىگەن مەشھۇر شەخسلەر يېتىشىپ چىققان. قازاقىستانلىق رەسسام ئاۋاكرى شەمسى ئەنە شۇلارنىڭ بىرىدۇر. تۆۋەندە دىققىتىڭلار قازاقىستاندىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئويغان تەييارلىغان پروگراممىدا بولسۇن.
قازاقىستاندا ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلاردىن ئەينى ۋاقىتلاردا دۆلەت ۋە جەمئىيەت ئەربابلىرى، يازغۇچىلار، رەسساملار، سەنئەتكارلار، ئەمگەك قەھرىمانلىرى ئوخشاش كۆپلىگەن مەشھۇر شەخسلەرنىڭ يېتىلىپ چىققانلىقى مەلۇم. شۇلارنىڭ بىرى ئاتاقلىق رەسسام ئاۋاكرى شەمسى بولۇپ، ئۇنىڭ ئىسمى تۇغۇلغان يۇرتى قازاقىستاندىن سىرت ئوتتۇرا ئاسىيادىمۇ، ئۇيغۇر ئېلىدىمۇ مەشھۇر بولغان. ئاۋاكرى شەمسى سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىدا ياشىغان ئۇيغۇرلاردىن چىققان تۇنجى رەسسامدۇر. ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلى ئالمۇتىدا نەشر قىلىنىدىغان دوستلۇق ژۇرنالىدا تونۇلغان رەسسام ھەم تەنقىدچى رەيھان يېرگالىيېۋا ئۆزىنىڭ ئاۋاكرى شەمسىگە بېغىشلىغان كۆلەملىك ماقالىسىنى ئېلان قىلغانىدى. ئۇنىڭدا يېرگەلىيېۋا قازاقىستاننىڭ خەلق رەسسامى ئاۋباكىر ئىسمايىلوفنىڭ سۆزىنى نەقىل كەلتۈرگەن. ئۇ مۇنداق دېگەن، ئاۋاكرى شەمسى سوۋېت شەرقىنىڭ ئەڭ تالانتلىق رەسساملىرىنىڭ بىرى. ئۇ پەقەت كەسپىي رەسساملاردىنلا بولۇپ قالماي، ئۇ شۇنىڭدەك تومۇرلىرى يىراق ئەسىرلەرگە كەتكەن قەدىمىي ئۇيغۇر خەلق مەدەنىيىتىنىڭ ئەنئەنىلىرىدە تەربىيەلەنگەن ياشلارنىڭ مەرىپەتچىسى ۋە ئۇستازى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. يىگىرمە بەشىنچى مارتتا قازاقىستاننىڭ بايسېيىت يېزىسىدا ئەنە شۇ ئاۋاكرى شەمسىنىڭ خاتىرىسىگە بېغىشلانغان ياش رەسساملارنىڭ مەڭگۈلۈك ھايات ماۋزۇسىدا كۆرگەزمىسى بولۇپ ئۆتتى. ئۇنىڭغا ئالمۇتا شەھىرى ۋە ۋىلايىتىدا بىلىم ئېلىۋاتقان ئەللىككە يېقىن مەكتەپ ئوقۇغۇچىسى قاتناشتى. ئۇيغۇرلار ئارىسىدا شەمسى دېگەن تەخەللۇسى بىلەن مەشھۇر بولغان ئاۋاكرى شەمشىدىنوفنىڭ بۇ خاتىرىلەش مۇراسىمى ئالمۇتا ۋىلايىتىنىڭ ئەمگەكچى قازاق ناھىيەسىگە ئورۇنلاشقان ئىسمائىل تايىروف نامىدىكى ئوتتۇرا مەكتىپىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشى ھەمدە جۇمھۇرىيەتلىك ئۇيغۇر ئېتنو مەدەنىيەت مەركىزىنىڭ قوللاپ قۇۋۋەتلىشى بىلەن ئۆتكەن. كۆرگەزمىنى ئۇيۇشتۇرۇشنى مەرھۇمنىڭ شاگىرتى، قازاقىستاننىڭ خىزمەت كۆرسەتكەن ئەربابى، قازاقىستاننىڭ تەسۋىرىي سەنئەت ئاكادېمىيەسىنىڭ ئاكادېمىكى، تونۇلغان رەسسام ئەخمەتجان ئەھەت تەشەببۇس قىلغان. ئالدى بىلەن كۆرگەزمە قاتناشقۇچىلىرى ۋە ئۇنىڭ مېھمانلىرىنى ئىسمائىل تايىروف نامىدىكى مەكتەپنىڭ مۇدىرى ئىليار نۇرخالىقوف قارشى ئېلىپ، مەكتەپ مىراسگاھى بىلەن تونۇشتۇرغان. ئاندىن ئۇلار تەنھەرىكەت زالىغا جايلاشقان ئوقۇغۇچىلار كۆرگەزمىسىنى زىيارەت قىلغان. ئۇنىڭدا ئالمۇتا شەھىرى، ئالمۇتا ۋىلايىتىنىڭ ئۇيغۇر، پانفىلوف، ئەمگەكچى قازاق ۋە تالغىر ناھىيەلىرى مەكتەپلىرىنىڭ ئۇيغۇر تىلىدا بىلىم ئېلىۋاتقان بەشىنچى، ئون بىرىنچى سىنىپلىرىنىڭ ئوقۇغۇچىلىرى تەسۋىرىي سەنئەتنىڭ موي قەلەم، ئاكۋارېل ۋە ئەمەلىي سەنئەت تۈرلىرى بويىچە ئۆز ئەسەرلىرىنى نامايىش قىلدى. مۇراسىمنىڭ ئىككىنچى قىسمىدا پەرۋانە ئانسامبىلىنىڭ ئۇسسۇلچىلىرى ھۈنەر كۆرسىتىپ، ھەممىنى نورۇز بايرىمى بىلەن مۇبارەكلىدى. ئەخمەتجان ئەھەتنىڭ كۆرگەزمىنىڭ مەقسىتى ۋە ئاۋاكرى شەمسىنىڭ تەرجىمىھالى توغرىلىق قىلغان دوكلاتىدىن كېيىن مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن بەشىنچى يىلى قازاقتېلېفىلىم فىلىم ئىشلەش مەركىزى تەرىپىدىن چۈشۈرۈلگەن شەمسى ھۆججەتلىك فىلىمى كۆرسىتىلدى. ئاندىن مۇراسىمنىڭ تەنتەنىلىك قىسمى باشلىنىپ، ئۇنىڭدا سۆزگە چىققان جۇمھۇرىيەتلىك ئۇيغۇر ئېتنو مەدەنىيەت مەركىزىنىڭ رەئىسى دولقۇنتاي ئابدۇخېلىل ئوقۇغۇچىلارنىڭ تالانتىدىن بەك خۇش بولغانلىقىنى ئېيتىپ، مەزكۇر كۆرگەزمىنىڭ ياش ئەۋلادنى ۋەتەنپەرۋەرلىك، مىللەتپەرۋەرلىك روھتا تەربىيەلەشتىكى ئەھمىيىتىنى ئالاھىدە تەكىتلىدى. ئۇ ئۇيغۇر جامائىتى ئىچىدە ئالاھىدە كۆزگە كۆرۈنگەن شەخسلەرگە مەدەنىيەت مەركىزىنىڭ ساخاۋەت ۋە غەمخور مېداللىرىنى تاپشۇردى. ئاندىن نۆۋەت كۆرگەزمە غالىپلىرىنى تەقدىرلەش قىسمىغا بېرىلىپ، ئۇلار مەخسۇس مۇكاپاتلار ۋە ئاۋاكرى شەمسىنىڭ پەرزەنتلىرىنىڭ نامىدىن سوغىلار بىلەن تەقدىرلەندى. مۇراسىمدا سۆزگە چىققان باشقىمۇ ناتىقلار كۆرگەزمىنىڭ ئالاھىدىلىكى ۋە ئەھمىيىتى ھەققىدە ئۆز قاراشلىرىنى بىلدۈرۈپ، ئوقۇغۇچىلارغا چوڭ ئۇتۇقلار تىلىدى. رەسسام ئەخمەتجان ئەھەت ئەپەندى مۇنداق دېدى.
بۇ كۆرگەزمىدە بالىلارنىڭ ئەكەلگەن سۈرەتلىرىگە قارىساق، ئەجايىپ كۈچلۈك، ئەجايىپ تالانتلىق بالىلىرىمىز. رەسسامچىلىقنىڭ ھەممە تېخنىكا قىر سىرىنى بىلىۋالغان بىر مۇنچە بالىلار. بىر مۇنچە بالىلار ئاشۇ رەسساملارنى تەييارلايدىغان تېخنىكوم، كوللېجلاردا ئوقۇۋاتقان بالىلارغا ئوخشاش سۈرەتلەرنى ياسايدىكەن. مەن ئۆزۈم ھەيران قالدىم. كېلەچىكىمىزدە زور زور ئەجايىپ رەسساملار چىقىدىغانلىقىغا ئىشەنچىم كامىل.

ئەمدى بۇ ئىشىمىز مەن بىرىنچى قېتىم قىلىۋاتىمەن، خۇدايىم بۇيرۇسا ھەر يىلى قىلىشقا تىرىشىمەن. بۇ بىزنىڭ كېلەچەك ئەۋلادقا ئىنتايىن كېرەك. بالىلار مۇشۇنداق مەشرەپ كۆرگەزمىلەرنى كۆرۈپ، قاتنىشىپ، ئۇنىڭدىن كېيىن چوقۇم رەسسام بولىدۇ دەپ ئويلايمەن. بۇ ئىنتايىن ياخشى ئىش. ئۇ يەنە ئاۋاكرى شەمسىنىڭ ئەينى ۋاقىتلاردا كۆپلىگەن شاگىرتلارنى تەربىيەلىگەنلىكىنى، ئۇنىڭ ئىسمىنىڭ پەقەت ئۇيغۇرلارلا ئەمەس، بەلكىم باشقا مىللەتلەرگىمۇ ياخشى تونۇش ئىكەنلىكىنى، ئۆزىنىڭمۇ ئۇنىڭدىن كۆپ ساۋاق ۋە تەجرىبە ئالغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى.
ئەمدى ئاۋاكرىكامغا كەلسەك، ئاۋاكرى شەمسى مېنىڭ ئۆزۈمنىڭ ئۇستازىم. بىزنى ئاشۇ بىرىنچى، بەشىنچى، ئالتىنچى، يەتتىنچى كلاسلاردا ئۆگەتكەن. ئۇنىڭدىن كېيىن بىزنىڭ كروژوكلارغىمۇ بىزگە كېلىپ ساۋاق بېرەتتى. بۇ كىشى ئەجايىپ بىر تۇغما تالانتلىق ئىنسان.

كېيىن ئوقۇشلارغا بېرىپ ئىشلەپ، كېيىن خەلق دۈشمىنى دېگەن ئاتاق بىلەن سوتلىنىپ سۈرگۈنگە ماڭدى. سۈرگۈندىن قايتىپ كېلىپ يەنە ئۆزىنىڭ ئىجادىي ئىشىنى بايسېيىت يېزىسىدا ئەللىكىنچى يىللىرى باشلىدى. سەكسەن ياشلىقىنى مۇشۇ بايسېيىتتا ياشاۋاتقان چاغدا ئالمۇتىدا رەسساملار جەمئىيىتى بىرلىشىپ ئۆتكۈزۈۋېدى. ناھايىتى ياخشى ئۆتكەزدى. ئاۋاكرى شەمسىنىڭ ئىجادىيىتىدە سادىر پالۋان، غېنى باتۇر، رىزۋانگۈل، نازۇگۇم، ئانايەت ئوخشاش خەلقىمىزدىن چىققان باتۇر قەھرىمانلار ئورۇن ئالغان. ئۇنىڭدىن باشقا سوۋېت يازغۇچىلىرىدىن گوركى، ئاۋاكرى شەمسىنىڭ ئىجادىيىتىدە ئورۇن ئالغان. شۇنداقلا دۇتوفنى ئاتقان ماخمۇت خوجامياروفنىڭ كۆرۈنۈشلىرى ياسىلغان. ئومۇمەن ئالغاندا، ئاۋاكرى شەمسى ناھايىتى تالانتلىق، سوۋېت ئىتتىپاقىدا چىققان تۇنجى ئۇيغۇر رەسسامى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. ئاۋاكرى شەمسىنىڭ ئىشلىرىدا ھەر تۈرلۈك سەياسىي چۈشەنچىلەر ناھايىتى نۇرغۇن. ئۇنىڭ سەياسىي تەرىپىنى تېخى ھېچكىم تولۇق ئېچىپ بولغىنى يوق. ئاشۇ كىشى بىلەن قازاقىستاندىكى ئۇيغۇرلارمۇ ئەمەس، ۋەتەندىكى ئۇيغۇرلارمۇ ھەممىمىز پەخىرلىنىمىز.

مەلۇماتلارغا قارىغاندا، ئاۋاكرى شەمسى مىڭ توققۇز يۈز ئۈچىنچى يىلى ئالمۇتى ۋىلايىتىنىڭ يەركەت شەھىرىدە كەمبەغەل دېھقان ئائىلىسىدە دۇنياغا كەلگەن. ئۇ كىچىكىدىنلا رەسىم سىزىشقا قىزىققان. ياش ۋاقىتلىرىدا رەسساملار كۇلۇبلىرىنى باشقۇرغان ۋە قازاق خەلقىنىڭ ئىچىدىن چىققان مەشھۇر رەسسام ئەبىلخان قاستېيېف بىلەن يېقىندىن تونۇشقان ھەم ھەمكارلاشقان. ئۇ رۇسىيەنىڭ موسكۋا شەھىرىدىكى چايكوۋسكىي نامىدىكى كونسېرۋاتورىيەگە ئوقۇشقا ئەۋەتىلگەن. كېيىنكى يىللاردا يەركەن شەھىرىدىكى زەرۋات مەكتىپىدە مۇئەللىملىك قىلىپ، مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز ئالتىنچى يىلى ئالمۇتىدا قازاقىستان مەركىزىي ئىجرائىي كومىتېتىنىڭ بىناسىدا ئۆز ئەمگەكلىرىنىڭ چوڭ كۆرگەزمىسىنى ئۇيۇشتۇرغان. ئۇ مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز تۆتىنچى يىلى سوۋېت ئىتتىپاقى رەسساملار ئىتتىپاقىغا قوبۇل قىلىنغان. رەسسام مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن يەتتىنچى يىلى سەكسەن تۆت يېشىدا ئالەمدىن ئۆتكەن. بۇ پروگراممىنى ئالمۇتىدىن ئويغان تەييارلىدى. يېقىندىن بۇيان خىتاي تاراتقۇلىرىدا خوڭكوڭ ئالاھىدە رايونى بىلەن ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ھۆكۈمەت ئوتتۇرىسىدىكى ئۆزئارا ھەمكارلىقنىڭ بارغانچە كۈچىيىۋاتقانلىقى ھەققىدىكى خەۋەرلەر كۆپەيمەكتە. چەت ئەللەردىكى خوڭكوڭلۇق پائالىيەتچىلەر ۋە خىتاي كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرى بۇ ئەھۋالغا ئىنكاس قايتۇرۇپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر رايونىنى ئىدارە قىلىش مودېلىنى خوڭكوڭ ئالاھىدە رايونىغا كۆچۈرۈپ ئاپارماقچى بولۇۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى.

خوڭكوڭ شىنجاڭ ئىككى تەرەپ ئوتتۇرىسىدىكى ئۆزئارا تەجرىبە ئالماشتۇرۇشنى ۋە ئىقتىسادىي جەھەتتىكى ھەمكارلىقنى كۈچەيتىش كېرەكلىكىنى بىلدۈرگەن. ئاتالمىش خوڭكوڭ ئالاھىدە رايونى بىلەن ئاتالمىش شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ئوتتۇرىسىدىكى دوستلۇق ۋە ھەمكارلىق ھەققىدىكى بۇ خىل خەۋەرلەر يېقىندىن بۇيان كۆپىيىشى

بېيجىڭ دائىرىلىرى شىنجاڭ ۋە خوڭكوڭدىكى يەرلىك خەلقلەرنىڭ ئۆزگىچە مەدەنىيىتى ۋە سىياسىي كىملىكىنى يوقىتىشنىڭ كويىدا بولۇۋاتىدۇ. چۈنكى بېيجىڭ ئۈچۈن ئېيتقاندا بۇ رايوندىكى خەلقلەرنىڭ ئۆزگىچە كىملىكى ۋە مەدەنىيەتلىرى بىر پارتىيە ھۆكۈمرانلىقىدىكى، بولۇپمۇ شى جىنپىڭ مۇستەبىت ھاكىمىيىتىگە نىسبەتەن تەھدىت ھېسابلىنىدۇ. ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلدىن بۇيان ياپونىيەدە پاناھلىقتا تۇرۇپ خوڭكوڭلۇقلارنىڭ ئەركىنلىكى ئۈچۈن پائالىيەت ئېلىپ بېرىۋاتقان خوڭكوڭلۇق ئاكتىۋىست ۋىليام لى ئەپەندىمۇ ياپونىيەدىن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلدى ئۇ خوڭكوڭنىڭ نۆۋەتتىكى ۋەزىيىتىنى تېخىمۇ كونكرېت تەسۋىرلەپ مۇنداق دېدى. مېنىڭ ھېس قىلغىنىم شۇكى، ئۇلار خوڭكوڭنى ئىدارە قىلىشتا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىغا ئوخشاش قاتتىق كونتروللۇق تەدبىرلىرىنى يولغا قويۇپ، ئىلگىرى مەۋجۇت ھالەتنى ئۆزگەرتىشكە ئۇرۇنۇۋاتىدۇ. ئۇيغۇرلارنى ئىدارە قىلىش ئۈچۈن قوللىنىلغان لاگېر ۋە باشقا تۈزۈملەر ھازىر خوڭكوڭدىمۇ ئاستا-ئاستا بەرپا قىلىنىۋاتىدۇ. ئەنە شۇنداق بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇلار شىنجاڭدا يەنى ئۇيغۇر دىيارىدا ئۆزلىرىگە لازىملىق بولغان تەجرىبىلەردىن ئۆرنەك ئالماقچى، ئاندىن ئۇنى خوڭكوڭدا ئىجرا قىلماقچى بولۇۋاتىدۇ. خىتاي كومپارتىيەسى ھازىر خوڭكوڭنىڭ ئۆزىنى ئۆزى ئىدارە قىلىش ھوقۇقىنى ۋە ئەركىن سايلام ھوقۇقىنى بىكار قىلدى. ھازىر ئەركىن سايلام، بېلەت تاشلاش دېگەنلەرگە قارىتىلغان چەكلىمىلەر ئىلگىرىكىگە قارىغاندا ئىنتايىن قاتتىق يۈرگۈزۈلۈۋاتىدۇ. ئاڭلىشىمچە، لاگېرلارغا ئوخشاش ئورۇنلار ھازىر خوڭكوڭدىمۇ قۇرۇلۇۋېتىپتۇ. ۋىليام لى ئەپەندى يەنە ئۆزى خوڭكوڭدىن ئايرىلغان ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلدىن كېيىن خوڭكوڭ ۋەزىيىتىنىڭ بارغانچە يامانلىشىپ، ھازىر خوڭكوڭدا ھەر كۈنى دېگۈدەك تۇتقۇن قىلىنغانلار ھەققىدە ئۇچۇرلار كېلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇ ئىلگىرىكى يىللاردا خوڭكوڭدا تۈرمىلەرگە قامالغان جىنايەتچىلەرنىڭ زور كۆپ قىسمى ئوغرى يانچۇقچى ئالدامچىلار بولسا ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلدىن كېيىن تۇتقۇن قىلىنغانلار ئاساسەن سىياسىي جىنايەتچىلەر ئىكەنلىكىنى تىلغا ئالدى. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە تۈرمىلەردىكى بۇ سىياسىي جىنايەتچىلەر خىتاي ھۆكۈمىتى ئۈچۈن باش ئاغرىقى بولۇپ، ئۇلار ھازىر بۇ سىياسىي جىنايەتچىلەرنىمۇ تۈرلەرگە ئايرىپ، يېنىكلىرىنى ئاتالمىش تەربىيەلەش ئورۇنلىرىدا ئۆزگەرتىشكە ئۇرۇنماقتا ئىكەن. كانادادىكى خىتاي كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرىدىن شېڭ شۆ خانىممۇ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلدى.

شېڭ شۆ خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلدىن كېيىن خوڭكوڭدا نۇرغۇن ياشلار تۇتقۇن قىلىنغان بولۇپ، خوڭكوڭنىڭ ھازىرقى ئېچىنىشلىق ھالىتى ئۇنىڭ ئەينى چاغدىكى ئەندىشىسىنى ئىسپاتلىماقتا ئىكەن. تەڭرىتاغ تورىنىڭ خەۋىرىدىن يەنە، خوڭكوڭ ئالاھىدە رايونىنىڭ بېيجىڭدا تۇرۇشلۇق ئىشخانا مۇدىرى جېڭ ۋېييۈەن سۆزىدە، خوڭكوڭدا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى مەبلەغ سالغان شىركەتنىڭ ئالتە يۈز قىرىق ئىكەنلىكى، سېلىنغان مەبلەغ سوممىسىنىڭ سەككىز مىليارد ئالتە يۈز ئەللىك مىليون ئامېرىكا دوللىرىغا يەتكەنلىكىنى بىلدۈرگەن.

يۇقىرىدا خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئاتالمىش خوڭكوڭ ئالاھىدە رايونى بىلەن ئاتالمىش شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ئوتتۇرىسىدىكى دوستلۇق ۋە ھەمكارلىق مۇناسىۋىتىنى كۈچەيتكەنلىكىگە قارىتا ئىنكاسلارنى ئاڭلىدىڭلار. پروگراممىنى مېھرىبان تەييارلىدى.